كېتىپتۇ دېگەن خەۋەر تارقالغان ئىدى لېكىن قۇرەيشلەرنىڭ كاتتىلىرى ئۇنىڭغا ئىشەنگۈسى كەلمىدى ئۇلار بەنى ھاشىم جەمەتىدىكىلەرنىڭ ئۆيلىرىنى ۋە مۇھەممەدنىڭ بارلىق دوستلىرىنىڭ ئۆيلىرىنى ئاختۇردى ئاختۇرۇش ئەبۇ بەكرىنىڭ ئۆيىگە كەلگەندە ئۆيدە ئەسما بار ئىدى ئۇنىڭدىن ئاتاڭ قېنى دەپ سوراشتى ئۇ بىلمەيمەن دەپ جاۋاب بېرىشى بىلەنلا

بۇنى ئاڭلىغان سۇراقە تۆگىنىڭ خەۋىرىنى ئاڭلاش بىلەن ئۇنىڭغا ئېرىشىشكە بولغان قىزىقىشى كۈچەيدى لېكىن ئۇ بۇنى باشقىلار تۇيۇپ قالمىسۇن دەپ ئېغىز ئاچماي ئولتۇرۇۋالدى سۇراقە بۇ يەردىن تېخى قوزغالماي تۇرۇپلا ئۇنىڭ قوۋمىدىن بىر ئادەم بۇ يەرگە كېلىپ ئاللاھ بىلەن قەسەمكى يېنىمدىن ئۈچ ئادەم ئۆتتى مەن ئۇلارنى مۇھەممەد ئەبۇ بەكرى

ئۇلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىمىغان ھالدا سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ دەرھال ئۆيگە كەلدى ۋە خىزمەتكارىغا كىشىلەرگە تۇيدۇرماي ئاتنى تەييارلاپ ئۇنى جىلغىنىڭ ئوتتۇرىغا باغلاپ قورالىنى ئاتقا يېقىن جايغا قويۇپ قويۇشقا بۇيرۇدى سۇراقە ساۋۇتنى كىيىپ قورالىنى ئېسىپ ئېتىغا مىندى مۇھەممەدنى باشقىلارنىڭ ئۆزىدىن بۇرۇن تۇتۇۋالماسلىقى ئۈچۈن ئۇچقاندەك يۈرۈپ كەتتى سۇراقە قەۋمىدىكى ساناقلىق چەۋەندازلارنىڭ بىرى بولۇپ قەددى قامەتلىك بويى ئېگىزلىكى بىلەن تونۇلغان سەپەرگە چىداملىق ئادەم ئىدى ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ يەنە ئەقىللىق زېرەك شائىر بولۇپ مىنىدىغان ئېتىمۇ نەسىللىك ئېسىل ئاتلاردىن ئىدى سۇراقە يولنى قاتلاپ ماڭدى لېكىن ئارىدىن ئۇزاق ماڭمايلا ئېتى مۈدۈرۈلۈپ كېتىپ ئۇ يىقىلىپ چۈشتى

قايتىقلاۋاتقاندا سۆرەقەگە ئى سۆرەقە ئەگەر سەن كىسرانىڭ بىلەيزۈكىنى تاقىساڭ قانداق قىلارسەن دېدى كىسرا ئىبنى ھورمۇزما دەپ سورىدى سۆرەقە ھەيران بولۇپ ھە كىسرا ئىبنى ھورمۇز دېدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سۆرەقە قايتتى ئۇ muhammad alayhissalomni izlab ماڭغان kishilarni ko'rib ularga qaytinglar man uni izlab hamma yerni kezibyotdim

دەپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقىنى ئەمدى بولسا پۈتۈن دۇنيادىكى تۆگىلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ قىممىتى ئالدىدا ئۇنىڭ ئېلىۋەتكەن تىرنىقىچىلىك ئەمەسلىكىنى ئەسلىدى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەينى چاغدا ئى سۇراقە ئەگەر سەن كىسرانىڭ بىلەيزۈكىنى تاقىساڭ قانداق بولارسەن دېگەن سۆزىنى ئەسلەپ مۇشۇنداق بىر كۈننىڭ چوقۇم كېلىدىغانلىقىغا شەكسىز ئىشەندى كۈنلەر ئۆتۈۋەردى مۇسۇلمانلارنىڭ خەلىپىلىكى ئەبۇ بەكرىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ قولىغا ئۆتتى ئۇنىڭ قوشۇنلىرى پارس زېمىنىغا خۇددى كەلكۈندەك بېسىپ كىردى ۋە ئۇلارنىڭ قورغان ئىستىھكاملىرىنى پاچاقلاپ شاھلىق تەختلىرىنى گۇمران قىلدى ئاللاھنىڭ ياردىمى بىلەن بۇ ۋەھشىي ئىنسانلارنىڭ سەلتەنەتلىرى ئۆرۈلۈپ نۇرغۇن غەنىيمەتلەرنى ئالدى ئۆمەرنىڭ خەلىپىلىك مەزگىلىنىڭ ئاخىرقى كۈنلەرنىڭ بىرىدە سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاسنىڭ ئەلچىلىرى مۇسۇلمانلارنىڭ خەلىپىسىگە غەلىبە خۇشاللىقىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن مەدىنىگە كەلدى ئۇلار مۇسۇلمانلارنىڭ خەزىنىسىگە ئۇرۇشتا ئېلىنغان غەنىيمەتلەرنىڭ بەشتىن بىرىنى بىرگە ئالغاچ كەلگەن ئىدى غەنىيمەتلەر ئۆمەرنىڭ ئالدىغا قويۇلغاندا ئۇ ئەجەبلەنگەن ھالدا ئۇ نەرسىلەرگە قارىدى چۈنكى ئۇ نەرسىلەرنىڭ ئىچىدە كىسرانىڭ مەرۋايىت تاشلار بىلەن زىننەتلەنگەن تاجى ئالتۇن يىپلار بىلەن كەشتىلەنگەن كىيىم كېچەكلىرى ئېسىل تاش ۋە جەۋھەر ئورنىتىلغان بەلبېغى ۋە ھېچكىم كۆرۈپ باقمىغان شەكىلدىكى بىر جۈپ بىلەيزۈكى بار ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ساناپ بولغۇسىز ئېسىل نەرسىلەر بار ئىدى ئۆمەر ئاللاھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن بۇ نەرسىلەرنى ھاسىسى بىلەن ئۇياق بۇياققا ئۆرۈپ چۆرۈپ بېقىپ

ئاندىن شۇ سورۇن تارقىماي تۇرۇپلا غەنىيمەتلەرنى مۇسۇلمانلارغا تەقسىم قىلىپ بەردى